SBS Radio ລາວ ໃນໂລກນີ້ຍັງບໍ່ມີຢູກຢາໃດໆເທື່ອ ທີ່ຈະມາປິ່ນປົວໂຄວິດ-19 ໄດ້ ແຕ່ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ຄົນທີ່ເປັນອາການ Cystic Fibrosis ມີຄວາມຫວັງຂຶ້ນແດ່ ແຕ່ຄວາມຫວັງນີ້ຍັງບໍ່ມີຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເທື່ອ Cystic Fibrosis ເປັນພາສ າລາວແລ້ວແມ່ນວ່າແປບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຄ້າຍຄຽງກັບພາສາລາວນັ້ນ ຄືພາສາໄທ ຮຽກມັນວ່າແມ່ນໂລກປອດເຮື້ອລັງວ່າຊັ້ນ ໂດຍອີງໃສ່ວັດຈະນານຸກົມພາສາອັງກິດແລ້ວ ມັນແມ່ນອາການທີ່ພາໃຫ້ມີນ້ຳເມືອກໜຽວ ຜິດປົກກະຕິ ດັນໄປອຸດໄປອັນ ຕ່ອມມ້າມ ລຳໄສ້ ແລະ ຖົງອາກາດໃນປອດ ແລ້ວເລື້ອຍໆໄປມັນເຮັດໃຫ້ລະບົບການຫັນໃຈຕິດເຊື້ອໂລກ ບັດນີ້ຄວາມຫວັງມີຢູ່ວ່າ ຢາໃໝ່ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ ແຄັບທຣອດ ທີ່ຮຽກກັນ ວ່າແມ່ນຢາທີ່ປ່ຽນແປງສະພາບການຂອງບາງຜູ້ບາງຄົນທີ່ເຈັບປ່ວຍຈາກອາການນັ້ນ ການມີຊີວິດໂດຍການເປັນ Cystic Fibrosis ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຍາກຊາຫຼາຍ ພະຍາດດັ່ງກ່າວເປັນພະຍາດທີ່ກຳເນີດມາຈາກການສືບ ຕໍ່ຈາກພໍ່ແມ່ ຄືສາຍເລືອດ ທີ່ພາໃຫ້ມີ mucus ຄືນ້ຳເມືອກທີ່ຂຸ້ນ ແລະ ໜຽວທະວີຂຶ້ນໃນປອດ ແລະ ໃນກໍລະນີປອດບວມ Pneumonia ແລະ Bronchitis ຫຼອດລົມອັກເສບ ໃນສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໂລຣາ ເກເຕີນ ສະຕີຄົນໜຶ່ງໃນປະເທດອັ ງກິດ ຖ່າຍຮູບພາບທີ່ຖ່າຍທອດຍານາງ ທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າຍານາງອິດເມື່ອຍປານໃດ ເມື່ອພຽງແຕ່ຍ່າງຢູ່ແບບເບົາໆຊື່ໆ ແຕ່ການປ່ຽນແປງຂອງທຸກມື້ນີ້ ມັນເປັນໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ ພາຍຫຼັງທີ່ຍານາງໃຊ້ ແຄັບທ ຣອສ ທີ່ເປັນຢາໃໝ່ໆທີ່ຫາກໍມີ ຍານາງມີຊີວິດຊີວາຄືນໄດ້ ແລ້ວສ້າງຊີວິດໃໝ່ຂຶ້ນ ເມື່ອທີ່ຢາດັ່ງກ່າວມີຄວາມໂດ່ງດັງຂຶ້ນ ມັນເຮັດໃຫ້ຍານາງເກເຕີນ ກະຫາບຫວັງວ່າມັນສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຍານາງ

ທີ່ມີຕໍ່ຍານາງໃນສອງສາມມື້ຕົ້ນ ບັດນີ້ການທຳງານຂອງປອດຂອງຍານາງ ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງມັນໄດ້ດີຈາກ 52 ເປີເຊັນມາເປັນ 92 ເປີເຊັນແລ້ວ ໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດສັບປະດາ ແລະ ພາຍຫຼັງຍານາງ ແລະ ຜົວຂອງ ຍານາງ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ນິກ ພະຍາຍາມມີຄອບຄົວເປັນເວລາຫຼາຍຟ້າຫຼາຍປີມາແລ້ວ I only took um seven weeks to fall pregnant which is obviously incredible and it, it's just been the best thing ever um because we've wanted to be parents for so long
ມັນກິນເວລາພຽງແຕ່ 7 ສັບປະດາທີ່ຍານາງຖືພາ ທີ່ເປັນເຫດການອັດສະຈັນ ເພາະມັນອັດສະຈັນທີ່ໄດ້ລູກນັ້ນ ຈີ ຜູ້ຊ່ວຍແພດກ່ຽວກັບ Cystic Fibrosis ດູແລຍານາງ ໂລຣາ ເກເຕີນ ເປັນເວລາຫຼາຍປີຢູ່ທີ່ໂຮງພະຍາບານ Papworth Hospital

ແລ້ວບັດນີ້ໄດ້ລູກນຳ ວ່າຊັ້ນ ໃນແຫ່ງນີ້ຢາ Kaftrios ທີ່ກໍໄດ້ຊື່ວ່າ Trikafta ກໍມີໄວ້ຈຳໜ່າຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ແລະ ກໍຖືກຮັບຮູ້ໂດຍທາງການການຄວບຄຸມຢາການແພດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ໃນ 17 ປະເທດຕ່າງໆ ຄົນຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ຢານັ້ນຖືກຊົດຊ່ວຍໃນດ້ານການເງິນ ແຕ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ PBS ຄືໂຄງການການຊົດຊ່ວຍຢາການແພດ ຍັງບໍ່ມີໂຄງການຈະຊ່ວຍເທື່ອ ດ້ວຍເຫດນີ້ ໃນປະເທດອົດ ສະຕຣາເລຍ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ຢານັ້ນຈຳຕ້ອງໄດ້ຈັບຈ່າຍເງິນຄຳເຖິງ 300,000 ໂດລາຕໍ່ປີ Nettie Burke ຜູ້ນຳການປົກຄອງຂອງ Cystic Fibrosis Australia ເວົ້າວ່າ ການຂາດເຂີນເຖິງການຢື້ເຖິງບໍ່ໄດ້ຢາ Trikafta ເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມສ່ຽງ ໃນເດືອນສິງຫາປີ 2021 ນີ້ ຢາດັ່ງກ່າວອາດຈະຖືກຮັບຮູ້ໂດຍ PBS Australia ທີ່ໝາຍເຖິງວ່າ ຄ່າຢາດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະມີລາຄາຖືກທີ່ສຸດ ຖ້າຫາກວ່າ PBS ຄືລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຊົດຊ່ວຍລາຄາຢານັ້ນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອ ນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ